ماڻهوء جون اميدون تمنائون رهجي ويون جيڪي خاڪ ۾ ملي ويون پر ان موت انسان کي ڪڏهن به نه ڇڏيو ان کان پوء ته وري حساب ڪتاب اثر دنيا جي ڪنهن به گردشن کان ماڻهو بچندو چانس حاصل ڪندو نڪرندو وڃي موت جي گردش کان ته نه بچندو مطلب اهو ويزيد الله الذين الله وڌائيندو آهي انهن کي جيڪي هدايت وارا ٿيا انهن کي وڌائيندو آهي هدايت ۾

جيڪو شخص گمراهي جي رستي ۾ هلي ٿو، عالم اسباب جو آهي، گمراهي جا رستا اختيار ڪيا اٿس، انهيء جي طاقت کي اسان سلب نه ڪنداسين. اها ڪلا نمد هؤلاء وهؤلاء آهي. اکين سان ڏسي ٿو، ڪنن سان هر هڪڙو ٻنهي طرفن جو ٻڌي ٿو، پنهنجي ارادي سان انهيء ڳالهه کي اختيار ڪري ٿو ۽ پنهنجي لاء سوچي ٿو، پيرن سان پنڌ ڪري ٿو، پنهنجي قوت کي استعمال ڪري ٿو. الله فرمائي ٿو ته ٻنهي کي اسان جي مدد آهي، ڪنهن جي به اسان امداد کي نه روڪيو آهي. ته جيئن قيامت جي ڏينهن هي پورو جوابدار ٿي يا پورو ڪامياب ٿي اسان وٽ اچي اهو الله تعاليٰ هن کي اختيار ڏنو آهي آزادي ڏني آهي الله جي حڪمت آ تڪويني آ انهيء ماڻهو کي شريعت جو حڪم ڏنو اٿس ته هاڻي اهو پنهنجي ان رستي کي بدلائي قرآن پاڪ صراط مستقيم جي رستي تي هلڻ جي ڪوشش ڪري ٿو يا ان پنهنجي سرڪشيء ۾ انڌي گهوڙي تي چڙهيل ڊوڙندو ٿو وڃي جڏهن الله جو حڪم ان کي سئين رستي ڏانهن لاڙي ٿو تڏهن به هي پنهنجي نفس جي سرڪشيء تي رستو خراب اختيار ڪيو پيو هليو وڃي والباقيات الصالحات الله تعاليٰ هدايت وارن کي وڌائيندو آهي هدايت ۾ باقي رهڻ واريون آهن نيڪيون الباقيات باقي رهڻ واريون صالحات آهن نيڪيون خير اهي بهتر آهن عند ربڪ تنهنجي پروردگار وٽ ثوابا بدلي جي لحاظ کان وخير مردا ۽ بهتر آهن نتيجي جي لحاظ کان مرد معنيٰ مرجع عاقبت عاقبت جي لحاظ کان ڀليون آهن نتيجي جي لحاظ کان ڀليون آهن افرايت الذي ڪفر بآياتنا هڪڙو بزرگ هو صحابي سڳورو حضرت خباب بن ارت ان جي لاء اهو واقعو ٿو اچي، شان نزول هن جو اهو آهي، حضرت خباب بن ارت ان حضرت خباب بن ارت جو واقعو آهي ته هن جا پئسا هيا ڪجهه رهيل هن ڏي عاص ڏي عاص بن وائل هڪڙو سرڪش قسم جو ڪافر هيو حضرت خباب ان لوهر هيو ان جا پئسا رهيل ها پوء ويس ان ڏانهن ته منهنجا پئسا مون کي ڏي هن چيس ته پئسا توکي هڪڙي شرط سان ڏي ڪهڙو لا اؤدي اليڪ دينا حتيٰ تڪفر بنبيڪ محمد

يا ايڏي عزت وارو ٿيو آ جو رب تعاليٰ کان معاهدو ڪري واعدو وٺي ڇڏيو اٿئي ته قيامت جي ڏينهن مون کي ساڳو مال دولت ۽ ملڪيت ملندي رب تعاليٰ ٿو فرمائي ته هن سان هن سان ڪنهن جو معاهدو آهي اهو جو اهڙي يقين ۽ وثوق سان ويٺو ٿو دعويٰ ڪري غيب جي خبر لڌي اٿئي يا خدا کان ڪو واعدو ورتو اٿئي ظاهر ته ٻئي ڳالهيون ڪونهن مطلب ته اهو اهو ماڻهو گندي ذهن جو ماڻهو آهي

۽ اسان ڏينداسون هن کي جيڪي هو چوي ٿو، انهن لفظن جو بدلو هن کي ڏينداسون، ڄڻ ورثي ۾ جيئن ڪنهن کان شيء ملي، اها هن کي ملي وئي آهي، وياتينا فردا، اسان وٽ اڪيلو ايندو، نه مال هوندو، نه اولاد هوندي، نه ڪو ڪو اسباب سامان هوندو، ڪا شيء هن وٽ نه هوندي، اڪيلو اڪيلو مان وٽ اچي ويندو ۽ بلڪل خالي هوندو، ياتينا فردا، قيامت جي ڏينهن اڪيلو هوندو، ڪو سنگتي، ساٿي، جيڪي دنيا ۾ مال اولاد اٿس، انهن مان ڪو هڪڙو نه هوندو، جو اهو هن جي ڪا اچي مدد ڪري. ائين به نه ٿيندو ليڪونوا لهم عزا جيئن هن جي لاء ڪا مدد هجي يا ڪو صلو ٿئي يا ڪي خدا وٽ شفعاء هن جا بڻجن ائين به نه ٿيندو ڪا مدد هن جي ڪن عز چئبو آهي مدد کي قوت کي ڪا شيء نه هوندس واتخذوا من دون الله آلهه انهن الله تبارڪ وتعاليٰ کان سواء ٻيا واعدا ورتا آهن، ليڪونوا لهم عزا جيئن اهي انهن جي لاء مددگار ٿين، سو ڪا مددگاري نه هوندي، ڪلا ڪا ڳالهه ڪانهي. غلط آهي صفا انهن جو خيال، مال، اولاد، ۽ ڪوڙا انهن جا معبود، جن جي مدد پنهنجي ذهنن ۾ هنن يقيني ڪري سمجهي آهي، رب تعاليٰ وٽ انهن جو ڪو مقام ڪونهي، محض هڪڙو سودا خام آ، ڪچو دماغ آ، جيڪو ذهن ۾ رکي ويهي رهيا آهن. ڪلا سيڪفرون ۽ باوجود ان جي پاڻ کي عقلمند ۽ دانا ٿا سمجهن حالانڪه ايڏو غلط خيال جنهن جنهن کي هنن پنهنجو مددگار سمجهيو آهي اها بساط انهن جي ڪهڙي خدا جي آڏو قوت ڪهڙي آهي جنهن جو به نالو وٺن الله کان سواء جنهن جو به نالو وٺن ان جي خدا وٽ بساط ڪهڙي آهي جو ڪنهن کي بچائي واسطو خدا سان بچائڻ وارا ٻيا ڇا ڪهڙو عقل آهي الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته ڪيڏو هنن جو دماغ خراب آهي

خدا جي فرمانبرداري ٿا ڪن انهن جي لاء عبرت جو مقام به الله تعاليٰ ٺاهي ٿو دنيا ۾ ڪو به شخص اها دعويٰ نه ڪندو ته اسان مصيبتن ۾ گرفتار آهيون ڇو نه نبي سائين جڏهن هن جا صحابه ڀلي تابعداري ڪن ها انهن کي ته هونئن ئي آسانيون هيون آرام ها خوشحاليون هيون کاڌا پيتا ها لٽا ڪپڙا ها ڪنهن انهن جو نالو نه ٿي ورتو دنيا ۾ انهن جي وڏي عزت هئي ڪو مخالف ڪونه هو اسان سان ته هي مصيبتون اسان ڪيئن فرمانبرداري ڪريون الله تعاليٰ حجت هميشه جي لاء ختم ڪري ڇڏي وڏو مسئلو آهي

اسان انهن کي ڳڻي ڦٽي ڪيو آهي پورو ڪري عدد انهن جا معلوم آهن، معنيٰ انهن جا اجل، انهن جا دم، انهن جا گرهه، انهن جو ڪڻو ڪڻو، اهو اسان کي معلوم آهي، اهو پورو ڪندا. ان کان اڳ ۾ انهن کي موت نه ايندو. پڇاڙي جيڪڏهن ساهه دنيا ۾ هڪڙو کڻڻو هوندن ته اهو به کڻندا. وقت ٿورو ٿي ويو، ساهه گهڻو ٿي ويو.

ته جيئن ڍور ڍنگر پياس جي حالت ۾ وتندا آهن ڊڪندا مجرمن کي جهنم ڏي اهڙي طرح پياسن وانگر ڪري اوڏانهن ولر ڪري ۽ موڪلي جهنم ۾ هڻبو هو اڃايل پياسا لا يملڪون الشفاعة ڪو شفاعت جو اختيار ڪونه رکندا الا من اتخذ عند الرحمان عهدا مگر انهي شخص جنهن ورتو آهي رب وٽ وعدو، جنهن شخص پنهنجي رب وٽ وعدو ورتو آهي، جنهن کي رب پنهنجو قرب ڏنو آهي ۽ ان کي اذن شفاعت جو ڏنو آهي، صدق ايمان جو آهي، خالص طاعت آهي انهي ماڻهوء کي، عهد هڪڙي معنيٰ ۽ ٻيو الله تعاليٰ وٽ هن جو عهد آهي صفا پويون عهد، اهو پويون عهد اهو آهي جو ڪلمو طيب هن جو آهي رب تعاليٰ وٽ محفوظ آهي. انهيء جو به الله وٽ عهد آهي. بطاقه جي حديث ٿي اچي پئي، فرمايو رسول الله صلي الله عليه وسلم جن، هڪڙو اهڙو ماڻهو هوندو جنهن کي گهرايو ويندو ايڏن وڏين ڳالهين کان وقتن کان بعد پوء رب تعاليٰ فرمائيندو تنهنجو ڪو هڪ عمل آهي؟ چوندو ته رب تون ڄاڻين ٿو منهنجي اعمال کي. اهو به هڪڙو دور هوندو جيڪو پويون آخري دور هوندو حشر جي ميدان جو. پوء رب تبارڪ وتعاليٰ ان کي فرمائيندو ته تنهنجو هڪڙو آهي. پوء رحمان پنهنجي رحمت جي حقو منجهان حقو چئبو آهي سندري جو ور ان سندري جي ور منجهان رحمان جيڪو رب تبارڪ وتعاليٰ آهي اها تجلي هوندي رحمان جي جدا مستقل الله تعاليٰ جي ذات پاڪ آهي اتي ظهور هوندا تجليات جي ذريعي رحمان جي تجلي پنهنجي حقو منجهان پنهنجي سندري جي ور منجهان بطاقو ڪڍندي بطاقو هوندو آڱر جيترو ڊگهڙو، آڱر اشهد جيترو ويڪرو. اهڙو ٽڪڙو هوندو، پوء اهو ظاهر ٿيندو ته تنهنجو هي اسان وٽ آهي. چوندو ته رب! ڪهڙا منهنجا انبار هنن جي مقابلي ۾! پوء وجهندا ترازي ۾، پوء جو وجهندا ته اهو ايڏو ڳرو ٿي پوندو جو ڌرتيء ڌريو ٿي پوندو. سارا مخلوق ڏسي عجب ۾ پئجي ويندا. رب تعاليٰ فرمائيندو ته اهو هن جو ڪلمو طيب آهي، لا اله الا الله محمد رسول الله، اهو عهد آهي، ها ڪنهن جو عهد اهڙو ڪو هوندو اسان وٽ.

ات اعلان ڪيو آهي رحمان جي لاء اولاد جو اولاد جو توهان اعلان ڪيو آهي اها پڪار ڪئي اٿو دنيا ۾ توهان اهو ڍنڍورو پيٽيو آهي ته رحمان کي به اولاد ٿيندي آهي ايڏي وڏي هڪڙي خراب ڳالهه ايڏو گستاخ لفظ جنهن جي ٻڌڻ سان جيڪر آسمان ڦاٽي پون زمين چيرجي پوي پهاڙ جيڪر ڀورا ڀورا ٿي وڃن اها ڳالهه ايڏي وڏي آهي ان گستاخي تي

الله تعاليٰ فرمايو آهي خلق لڪم ما في الارض جميعا زمين ۾ جيڪي شيون سڀ توهان جي لاء انسان جو اهڙو بي فرمان ٿئي ۽ ان تي هلاڪت اچي ته باقي دنيا ڪهڙي ڪم جي آهي رب ٿو فرمائي ته پوء دنيا کي رکڻ جي ضرورت به ڪانهي ڪا پوء جيڪر ساريون شيون غرض هر علوي شي هر سفلي شي اها شهادت ڏئي رهي آهي ته انسان ايڏي وڏي جسارت ۽ بي پرواهي ٿو ڪري جو رب تبارڪ وتعاليٰ جي لاء احتياج ٿو ثابت ڪري. اولاد معنيٰ احتياج، اولاد معنيٰ هن جي نسل جي حفاظت، اولاد معنيٰ ضعف ۾ مدد، اولاد معنيٰ ڪنهن وقت انگل ڪري مجبور ڪري ۽ رب تبارڪ وتعاليٰ جي فيصلي کي بدلائڻ واري اولاد ڇو ته اولاد جي ڪارڻ ماڻهو محبت جي اندر مجبور به ٿي ويندو آهي اهڙيون مجبوريون اهڙا احتياج اهڙو نوعي ۽ جنسي کوٽ اولاد معنيٰ نوعي ۽ جنسي کوٽ رب تعاليٰ ته تعالٰي عن الجنس والجهات آ جهت کان جنس کان هر شيء کان بلند آ خيال کان گمان کان قياس کان وهم کان تمام مٿي ان جي لاء اهڙا لفظ ڳالهائبا آهن اها آهي انسان جي عظيم غلطي رب تعاليٰ ٿو فرمائي اهي غلطيون هنن جون تمام خراب آهن ما ينبغي للرحمان

تنهن ڪري اهو مناسب ئي ڪونهي اهو اکر ڳالهائڻ اهو تمام اتي ڄڻ لاء به ڳالهايل آهي مطلب آ ته نسبت ڪا هوندي آ ڪنهن شيء جي نسبت ئي ڪانهي ڪا اها ان اکر ڳالهائڻ جي الائي ڇو ٿا اهي لفظ چون ايڏو شان مقدس ايڏي تنزيهه اعليٰ درجي جي ايڏو ڪمال غنا جو هاڻي ان ان ذات جي لاء اٿي ۽ جيئن نصارن ۽ يهودين پنهنجي طرفان کڻي اهڙا مسئلا ڪوٺيا ڪفاري جو مسئلو

اهڙي ايترا نا اهل اکر ڳالهائڻ، بي سمجهيء جهڙا اکر ڳالهائڻ لائق خدا کي ڪهڙي آهي اها ڳالهه؟ ان ڪل من في السماوات من پهر جيڪي رب تبارڪ وتعاليٰ جيڪي شيون دنيا جي اندر توهان ڏسو ٿا آسمانن ۾ آهن زمين ۾ آهن الا آتي الرحمان عبدا اهي سڀ ايندڙ آهن پنهنجي رب رحمان وٽ ٻانها بڻجي اهي سڀئي ايندا آسمانن ۾ زمينن ۾ ملائڪ هجن جن هجن انسان هجن سڀ مملوڪ آهن رب جا اهي رب تعاليٰ وٽ اقرار ڪندا ايندا ٻانهپ جو عبوديت جو رب تبارڪ و تعاليٰ انهن سڀني تي پنهنجو قبضو ڪيو آهي گهيرو ڪيو آهي لقد احصاهم ان جو شمار ڪري ڇڏيو عدهم عدا ان کي ڳڻيو اٿئي ڳڻڻ سڀ اهي ٻانها محفوظ آهن ڪو به الله تعاليٰ جي حساب کان حفاظت کان ٻاهر نه آهي ڪلهم آتيه يوم القيامت فردا اهي سڀئي الله تعاليٰ وٽ قيامت جي ڏينهن اڪيلا اچي حاضري ڏيندا ڪو به هڪڙو فرد بشر رب تعاليٰ جي بندگي کان سرتاب نه آهي، منهن موڙيندڙ نه آهي. سڀئي رب تعاليٰ جي آڏو جريدا اچي ظاهر ٿيندا ۽ اچي حاضري ڏيندا. ان وقت تمام تعلقات، دنيا جا ساز سامان، اسباب، هر هڪ شخص کان الڳ ڪيا ويندا. جيڪي فرضي معبود هوندا، اهي جدا هوندا. پيء پٽ کي ڪم نه ايندو.

اچي ٿو حديث پاڪ ۾ رب تعاليٰ جڏهن پنهنجي ٻانهي کي محبوب ٿو رکي جبرائيل عليه السلام کي ٿو آگاهه ڪري فلاڻي ٻانهي سان محبت ٿو رکان يا جبريل اني احب عبدي فلانا فاحبه فناد في السماء احبوه مان فلاڻي ٻانهي سان محبت رکان، تون به محبت رک. آسمانن ۾ پڙهو گهمايا ته رب تعاليٰ فلاڻي سان محبت رکي تنهن ڪري توهان به محبت رکوس. جبرائيل ائين سڄي ملڪوت السماوات ۾ گهمي اطلاع ڪري وڃي ٿو. پوء اها محبت نزول ٿي ڪري. ڇو ته ملائڪ هيٺ صبح ۽ شام جا لهن ٿا. جن جن وٽ اهي ملائڪ وڃن ٿا انهن جي دلين ۾ اها محبت ڦوڪين ٿا. پوء معلوم هجي نه هجي، ڏٺل هجي نه هجي، پري هجي ڪاٿي به انهن جي لاء محبت اتي اچي ويندي. صدق بالحسنيٰ ۾ پوء انهن جي محبت پکڙجي ويندي. وري ٻي روايت ۾ ٿو اچي ته رب تبارڪ وتعاليٰ جبرائيل عليه السلام کي گهرائيندو فرمائيندو ته مان فلاڻي ٻانهي سان دشمني ٿو رکان تون به دشمني رکيس ۽ آسمانن ۾ پڙهو گهماء ناد في السماء ۽ اهو به حضور

هاڻي هتي هڪڙو مسئلو آهي ان قسم جو جيڪو حسن قبول جو آهي ابتدا ۾ الله تعالا مومن ۽ صالح خدا پرست ماڻهن جي لاء ڪيو آهي ان جي قلوب ۾ اول رب تعالا جي محبت وڌي ٿي وڃي پوء اها محبت جيڪا رب تعالا جي طرفان آهي جواب ۾ اها ائين پکڙجي ٿي وڃي پئي پوء اها محبت ابتدائن محض خواص ۾ اچي ٿي، جيڪي خدا پرست صالح آهن اهي هڪ ٻئي سان محبت رکن ٿا، اهڙيء طرح سان محبت پوء پکڙبي ٿي وڃي، باقي ائين غلط فهميء جي ڪري يا ڪنهن اهڙي مڙي عوام جي آواز ڪري جنهن ۾ گمراهه ماڻهو ۽ يا ڪنهن ٻئي اهڙي قسم جا غلط ڪار ماڻهو مڙئي ڪنهن ان سان محبت رکن، اهو ڪو الله جي محبت جو دليل ڪونهي. ڪڏهن غلط ڪار ماڻهو به ائين محبت رکندا آهن، مشرڪن سان محبت رکندا آهن ۽ اها محبت به ڪافي گهڻي هوندي آهي، اها ان ۾ ناهي. صلحا، علماء، نيڪ، چڱا ماڻهو جيڪي شخص هوندا، محبت انهن جي دلين ۾ اچي نزول ڪندي. پوء انهن جي ذريعي آهستي آهستي انهن جي متبعين سان نزول ڪندي. ائين صالح يا حق جماعت جي قلوب ۾ اها محبت لهي ايندي ۽ اهڙيء طرح سان نفرت ڪنهن ٻانهي جي لاء اهڙي صلحاء جي قلوب ۾ نفرت ۽ انهن جي متبعين ۾ نفرت ائين اها وڌندي تان جو نفرت ٿي ويندي باقي العوام ڪالانعام جيڪي عام ماڻهو آهن اهي سڌا جانورن جهڙا آهن جن کي نه ڪو عقيدو، نه ڪو علم، نه ڪي سمجهه، شرڪ ۾ ڪفر ۾ گرفتار جهالت ۾ انهن جي محبت يا انهن جي قبوليت يا انهن جي نفرت ته معتبر ڪانهي. اهو مطلب آهي. فإنما يسرناه بلسانک اسان آسان ڪري ڏنو آهي توکي هي قرآن پاڪ تنهنجي زبان ۾، معنيٰ توکي تنهنجي عربي مبين ۾ اهو قرآن لاهي ڏنوسي. جيئن پوري طرح سان ماڻهن کي، توهان کي سڀني کي، سمجهڻ ۽ سمجهائڻ ۾ اچي، لتبشر به المتقين جيئن تون مبارڪون ڏين، خوشخبريون ڏين ان سان متقين کي، وتنذر به قوما لدا جهڳڙالو قوم، سرڪش قوم، انهن کي تون انهيء قرآن سان ڊيڄارين، لد چئبو آهي سرڪش ۽ جهڳڙالو قوم، معاند، مبالغ في الخصومت، جدلي ماڻهو، جيڪي باطل تي ڪمر ٻڌي حق سان مقابلو ڪن، حق ۾ ٽيڙ ڪري، ڏنگ ڪري،

ڪو ٿورو آواز خفي ڪو ٻڌڻ ۾ اچي، بس اهي قومون سڄيون تباهه ٿي ويون، ختم ٿي ويون ۽ اهي هيترو سارو دنيا جي جهان ۾ وقت گذاري ويا، مگر انهن جو هتي دنيا جي جهان ۾ ڪجهه به ڪونهي ٿيو. ڪيتري مدت گذري، ڪيتريون بدبخت قومون پنهنجي جرائم جي پاداش ۾ هلاڪ ٿي ويون، جن جو نالو نشان صفحه هستيء تي ڪونهي، اڄ انهن جي پيرن جو سرڪو به ڪونهي ۽ انهن جون جيڪي دنيا جي جهان ۾ ڊاڙون ڊش ۽ لن ترانيون هونديون هيون، انهن جو ڪو ڀڻڪو به ڪونه ٿو ٻڌڻ ۾ اچي. پوء جيڪي ماڻهو هن وقت نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي سامهون مقابلي ۾ اٿي بيٺا آهن الله جي آيات جو انڪار ٿا ڪن ۽ استهزاء ٿا ڪن غريبن ۽ مسڪينن مسلمانن مؤمنن کي تڪليف ڏين ٿا اذيتون سو اهي بي فڪر نه ٿين ممڪن آهي ته انهن تي به اهڙو ڪو تباهه ڪن عذاب اچي وڃي جو انهن کي گهيرو ڪري ۽ چشم زدن ۾ انهن کي تهس نهس ڪري ختم ڪري ڦٽي ڪري پوء تڏهن رب تعاليٰ فرمايو ته انهن کي اهو دڙڪو ڏئي ڇڏ، سمجهن ان ڳالهه کي، اهي بي پرواهه ۽ مغرور ٿيا آهن، مڪي مڪرم جا مشرڪ يا جيڪي به دنيا جي اندر انهي قسم جا ماڻهو آهن، قرآن پاڪ جي پيغام ۽ حق کان سرتابي ٿا ڪن ۽ منهن ٿا موڙن، انهن کي ان ڳالهه تي عبرت وٺڻ گهرجي، قومن جون قومون تباهه ٿي ويون. نئين سورت طٰهٰ.

حضور انور صلي الله عليه وسلم جي نالن منجهان هڪڙو نالو مبارڪ آهي جيئن ياسين، مزمل، مدثر مگر هي حروف مقطعات منجهان به آهي انهي لحاظ کان هن جو اشارو ڪنهن طرف ممڪن ٿي پيو. يي جو عدد آهي ڏهه، طوئي جو عدد آهي نو، هي جو عدد آهي پنج، پنجن ۾ بعثت کان بعد پنجن ۾ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن کي الله تعالي معراج ڪرايو.

جيئن موسيٰ عليه السلام کي الله تعاليٰ فتح ڏنو، تيئن نبي اڪرم صلّي الله عليه وسلّم کي الله تعاليٰ فتح ڏنو. فرمائي ٿو ته اهو معراج، اها فتح مڪي، اهي بشارتون آهن، هن قرآن پاڪ جي اشاعت ۽ ان جي معاملي ۾ جيڪا تڪليف توهان کي اچي ٿي، اها تڪليف ناهي، ما انزلنا عليڪ القرآن لتشقيٰ

زهره گداز تڪليفون صحابه کي ڏنيون ويون، نبي جي صحابه کي ۽ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کي اهي تڪليفون ئي ناهن. جڏهن انتها تڪليف ٿي ويندي آهي پر انتها تڪليف کان بعد وري انتها آرام ۽ انتها خوشي پهچي ويندي آهي، تڪليف ليکجڻ ۾ نه ايندي آهي. قرآن پاڪ جي خدمت ۾ ڪيڏي به تڪليف پهچي اها تڪليف ناهي، اهو مطلب ٿيو. ٽين هڪڙي معنيٰ به آهي. جو طٰه طه نادر عربيء ۾ اسم فعل آهي. اسم فعل چئبو آهي اهڙي اکر کي شڪل اسم جي هجي معنيٰ فعل جي. اهڙا ٻيا به ڪيترا اکر عربيء ۾ آهن. جو ان کي اسماء الافعال چئجي ٿو. هي به اهڙي طرح معنيٰ ٿيندي ضع القدم علي القدم فاقرا پير پير تي رکي پوء قرآن پڙهو اهو قرآن اسان تو تي توکي تڪليف ڏيڻ لاء ڪونه نازل ڪيو آهي پر ماڻهن کي نصيحت ڏيڻ لاء نازل ڪيو آهي معنيٰ اهڙيء طرح قرآن شريف پڙهڻ جو آهي ته ظاهر ۾ تڪليف پر اها به تڪليف نه آهي آيا نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن پوء اهو عمل ڪيو هوندو جيئن انهيء لفظ جي معنيٰ اها نادرات ۾ آهي عربي زبان ۾ خود مخفي آهي. ايئن حضور انور صلي الله عليه وسلم جن جو اهو عمل به ٻين ڪيترن امت کان عملن مخفين عملن منجهان هڪڙو عمل آهي. نبي سائين جن سمجهه ۾ اچي ٿو ته ايئن ڪيو هيو. ثبوت سنت ۾ معنيٰ نبيء جي ڪردار ۾ اهو ثبوت ته ڪڏهن نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن هڪ پير تي قرآن شريف پڙهيو هجي. لفظ جي معنيٰ آهي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کان وڌيڪ اتقا ۽ قرآن تي عامل ۽ خدا کان وڌيڪ اخشا خشيت وارو ٻيو ڪير ڪو شخص جيڪڏهن عقيدو رکي ته حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم جن ائين به قرآن پڙهيو هوندو غلط نه آهي ڪن بزرگان دين کان انهيء قسم جو عمل ثابت ٿيل آهي، جن ڏي پنهنجي علم آهر ڪيترا ماڻهو نسبت بدعت جي ڪندا آهن. لکن ٿا امام صاحب ابو حنيفو رحمت الله عليه بيت الله شريف جي آڏو پندرهن پارا هڪڙي پير تي پير چاڙهي ٻيا پندرهن پارا ٻئي پير تي پير چاڙهي ايئن ٻه رڪعتون بيت الله شريف ۾ ادا ڪيون آهن ۽ ان ڏانهن بدعت جي نسبت ڪئي ويندي آهي پر جڏهن قرآن پاڪ جي هڪ لفظ جي معنيٰ اهڙي نڪري ٿي ته بدعت جو سوال باقي هيء ڳالهه ثابت ڪانهي ته نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن عمل ڪيو هجي

تنزيلاً، نازل ڪرڻ، اهو مفعول مطلق آهي. نزلناه تنزيلاً، اسان ان کي نازل ڪيو آهي، نازل ڪرڻ، يا اهو نازل ٿيل آهي، ممن خلق، انهيء ذات کان جنهن پيدا ڪيو آهي زمين کي ۽ آسمان بلند کي، اهڙي رب جي پاسي کان. اهو قرآن پاڪ نازل ٿيل آهي تنهن ڪري ضروري ٿيو ته مخلوق نهايت خوشيء سان انهيء قرآن پاڪ کي سر ۽ اکين تي رکي ۽ الله احڪم الحاڪمين شهنشاهه کان آيل قرآن پاڪ کي پڙهي ان جي احڪام جي خلاف ورزي نه ڪري انزلنا کان بعد اها تنزيل آئي آهي ان منجهان انهي اهميت ڏانهن اشارو آهي، انڪار ڪرڻو ڪونهي. رب تعاليٰ انهي آسمان ۽ زمين کي ٺاهي تيار ڪري، پنهنجي رحمت جي تجلي ان جي مٿان استوار فرمائي آهي. عرش، ملڪوت السماوات والارض، اهو عرش آهي. آسمانن زمينن جي مٿان الله جي حڪومت. حڪومت تخت تي هوندي آهي. الله جي حڪومت هن ڪائنات جي مٿان آهي. عرش به هڪڙو طبقو آهي وجود جو، ساري ڪائنات جي مٿان ويڙهيل. ان تي الله تعاليٰ جي حڪومت ساري ڪائنات جي حڪومت آهي. استويٰ، استويٰ علي الملڪوت، قام علي تدبير امره. رب تعاليٰ پنهنجي حڪومت جي مٿان قبضو ڪري چڪو آهي ۽ ان جي تدبير ۽ درستي ۽ معاملات ۾ انتظام ڪري چڪو آهي اها معنيٰ جيڪا ڪئي ٿي وڃي سو اها معنيٰ عام طرح سان ڪئي ٿي وڃي ٻي معنيٰ آهي، جيڪا عام سمجهه ۾ ٿي اچي، استواء عل العرش معنيٰ قيام عل العرش، عرش جي مٿان قائم ٿيڻ. عرش جسم آهي، عرش محدود آهي، ساري ڪائنات جي مٿان گهيرو ڪيل آهي.

تنهنڪري عام طرح تفسير جنهن تي اعتماد ڪيل هجي اهو ڪيو اٿن ته استواء علي العرش معنيٰ استواء يليق بذاته اهڙو استواء آهي اهڙو قيام آهي جيڪو الله جي ذات سان لائق آهي ڪما اخبر جيئن جو خبر ڏني اٿئي ته الله تعاليٰ پنهنجي رحمت سان عرش جي مٿان قيام ڪيو آهي جيڪي جو ذهن ۾ ويهي سمجه ۾ اچي خبر اها ڏني اٿئي

قرآن پاڪ ۾ اچي ٿو ته هر هڪ ڏينهن ۾ اهو آهي نئين نئين شان ۾ جنهن شان کي جدت لڳي ٿي اهو حدوث آهي چئبو ته شيون حادث آهن ذي شان قديم آهي اهي شيون آهن صفات جا شئون صفات آهن قديم شيون ڪائنات تي جيڪي پون ٿا سي اهي حادث آهن اهڙي طرح اها تجلي جيڪا عرش تي واقع ٿي آهي، اها به اهڙيء طرح سان شأنن منجهان هڪڙو شان آهي، جنهن استواء ڪيو آهي عرش جي مٿان. پوء انهيء کي جيڪڏهن حد لڳي محدود عرش جي ڪري ته لا باس. ڇاڪاڻ ته شيون هونء ئي انهن کي جدت لڳل آهي، شيون کي ائين ئي شيون کي ائين ئي جدت جدت لڳل آهي. اهي هڪڙا انوار ۽ تجليات آهن. پوء شاهه صاحب جن ٻي ڳالهه لکن ٿا ته استواء جي معنيٰ هيء آهي، جيڪا سمجهه ۾ اچي ٿي. تصوير هجي هڪڙي پوري وڏي، شيشو به اوترو هجي. پوء ان تصوير جي مٿان شيشو رکو. توهان نظر ڪندؤ ته رڳو تصوير ڏسڻ ۾ ايندي شيشو ڏسڻ ۾ نه ايندو. ڇو ته پوري تصوير جيترو شيشو آهي. زائد ڪونهي جو سمجهجي ته هي شيشو آهي تصوير هيٺون ڪانهي. نظر ڪبي ته تصوير تي پوندي. شيشو ناپيد هوندو، گم هوندو، حالانڪ شيشو آهي. رب تبارڪ و تعاليٰ جي رحمت جي تجلي عرش ۾ ائين ئي ظاهر ٿي پئي آهي، جيئن تصوير شيشي ۾ ظاهر ٿيندي آهي ۽ شيشو ان ۾ گم ٿيل هوندو آهي، تصوير جو ظهور هوندو آهي. رب تعاليٰ جي رحمت جو ظهور عرش جي مٿان هن ڪائنات جي وجود سان ٿيو آهي، عرش انهيء رحمت ۾ ائين گم ٿيل ۽ پورو آهي. اهو آهي استواء جي معنيٰ. جيئن ته هي تجليات حادثه آهن، تنهن ڪري حدوث جو سوال پيدا نه ٿيندو. شاهه صاحب جي اها معنيٰ ڪئي. هونء انهيء آيت کي متشابهات ۾ ڳڻيو ويو آهي. پر متشابهات تيستائين آهي، جيستائين ڪا هن جي معنيٰ معقول معنيٰ، جنهن ۾ اعتراض به نه رهي، ڪنهن حد تائين سمجهه ۾ اچي ته پوء ته محڪمات کان ٿي رهي متشابهات نه آهي بهرحال رب تعاليٰ جي رحمت گهيرو ڪري چڪي آهي عرش عظيم تي ان جي بادشاهي آهي جيڪا شيء جو آسمانن ۾ آهي زمين ۾ آهي وما بينهما جيڪي هنن جي وچ ۾ آهي الله جي بادشاهي ٻي ڪنهن جي ڪانه اهو ئي هڪڙو مالڪ بلا شرڪت غيري، آسمانن کان زمين تائين، زمين کان تحت الثريٰ تائين، تمام مخلوقات جو خالق ۽ انهن جو رازق ۽ انهن جو مالڪ، ڪائنات جو مدبر، انتظام جي سلسلي کي مضبوط جهليندڙ هڪڙو رب آهي. آسمان ۽ زمين جي درمياني مخلوق مان يا ته ڪائنات مراد آهي، جيڪا هميشه ٻنهي جي وچ ۾ رهي ٿي. هوا، ڪڪر، باهه، پاڻي، مٽي يا جيڪا شيء پرواز ڪري ٿي، پرندا. ثريٰ معنيٰ جيڪا آلي زمين اندر اندر آهي، اتي جيڪا مخلوق موجود آهي، الله تعاليٰ جي قدرت سان جيڪا به اتي موجود هجي. اهڙيء طرح سان ملڪوت، اها ٻنهي ۾ اچي ٿي وڃي آسمانن ۾ هڪڙي ظاهر مخلوق آهي ٻي پوشيده مخفي مخلوق آهي سڀ رب تبارڪ وتعاليٰ جي آڏو ان رحمت جي اندر پيل آهي ان تجهر بالقول ان جي علم جي رسائي ايڏي هي آهي سندس قدرت جي رسائي علم جي رسائي ايڏي تون ظاهر ڳالهه ڪرين ته پوء ظاهر ته اها سمجه ۾ اچي ٿي ته ڄاڻي مگر هو ته ڄاڻندو آهي تمام مخفي کي ۽ ان کان به زور مخفي کي رب تبارڪ وتعاليٰ هر ڳالهه جيڪا تنهائي ۾ آهستي چئي وڃي ان کي به ڄاڻي جيڪا قول ۾ هجي يا دل ۾ گذري ان کي به ڄاڻي يا زبان تي ئي نه آئي هجي يا اچڻ واري هجي اڃا آئي دل تي ڪانهي اسان جا ارادا سڀاڻي پنجين پندرهين ڏينهن ٿين مخلوقات جا انهن کي به رب تبارڪ وتعاليٰ هتي ظهور ۽ صدور يا خطر کان اڳي ئي ڄاڻي ٿو فلاڻي شخص کي فلاڻي ڏينهن اهڙا اهڙا ارادا قلب تي گذرن تنهن ڪري معلوم ٿيو ته رب تبارڪ وتعاليٰ جي ياد اها هر طرح ماڻهو ڪري ۽ اها اميد رکي ته منهنجو مالڪ انهيء کي ڄاڻي ٿو هي جدا شيء آهي ته ڪن جاين تي ذڪر آواز بلند سان به منقول آهي لبيڪ لبيڪ اللهم لبيڪ اهي آواز حج جي موقعي تي اهڙي طرح ذڪر جون ضربون اهي به ڪيترا دفعا صحابه ڪرام کان نبي اڪرم صلي الله وسلم جن کان اهي ثابت ٿيل آهن، تنهنڪري ڏاڍيان به ذڪر جائز ۽ هوريان به ذڪر جائز آهي، مگر اهڙو ڏاڍيان جنهن ۾ ٻئي ڪنهن انسان جي بي قراري جو اهو ذڪر باعث هجي، ان کان گريز. پاڻ هڪ دفعي مسجد شريف ۾ رات جو آيا. هڪڙو شخص تمام ڏاڍيان ضربون پيو هڻي، اچي ڏسن ته سيدنا عمر فاروق رضي الله عنه فرمايس ته اي عمر ڇا ٿو ڪرين؟ چي اذڪر الرحمان اطرد الشيطان اوقظ الوسنان الله کي ياد ٿو ڪريان شيطان کي ڀڄايان ٿو ننڊ پيل ماڻهن کي جاڳايان ٿو ته اهي به من الله جو نالو پاڻ فرمايو مگر ڪجهه هوريان معنيٰ ٻه ڳالهيون برابر الله کي ياد ڪرڻ شيطان کي ڀڄائڻ اهو ته صحيح آهي

فرمائي ٿو ڪجهه آواز سان به هجي طبيعت مان سستي هلي ويندي آهي الله لا اله الا هو الله ئي آهي جنهن جي بندگي کان بندگي لازم آهي ٻئي جي بندگي نه ڪبي له الاسماء الحسنيٰ ان جا نالا آهن سهڻا مٿين آيتن ۾ رب تبارڪ وتعاليٰ جي صفات جو بيان هيو يعني اهو خالق آهي، خالق الڪل، مالڪ آهي، مالڪ علي الاطلاق، رحمان آهي، قادر مطلق آهي، صاحب علم محيط جو آهي، سر ۽ اخفيٰ کي ڄاڻي ٿو. انهن سڀني صفات جي تقاضا اها آهي ته الوهيت به رب تعاليٰ جي تنها آهي، خاص انهيء جي ذات سان واسطو رکي ٿي. الاهه چئبو آهي ته ان کي مطلق بادشاهه مڃجي. الاهه چئبو آهي ان کي جنهن جي آڏو ٻانهپ جو سر جهڪائجي. ان کان سواء ٻيو ڪو مالڪ ڪونهي تنهن ڪري لا الاهه الا هو فرمايائون افضل الذڪر لا الاهه الا هو هڪڙو آهي ذڪر الله ٻيو آهي افضل الذڪر ذڪر الله آهي الله الله دل ۾ ڪرڻ، الله جو نالو وٺڻ زبان سان يا دل افضل الذڪر جنهن ۾ نفي ۽ اثبات هجي نفي معني ٻيو ڪوئي ڪونهي الا الله الله ئي هڪڙو آهي ان قسم جو حصر اهو افضل الذڪر آهي، جنهن ۾ نفي به هجي غير جي، اثبات هجي ذات باري تعاليٰ جي ياد جو. اهو صفات جو صاحب آهي، نالا ان جا سهڻا آهن، له الاسماء الحسنيٰ، جهڙو به الله جو نالو وٺو، اها ذات منبع الڪمالات، اهي سڀ نالا انهي سان مخصوص آهن، ٻي ڪا اهڙي هستي ڪانهي، جنهن جو شان، جنهن جي صفت انهي درجي جي هجي ۽ اهو معبود به بڻجي سگهي، نه ان صفتن ۽ نالن. جي تعدد ڪري ان جي ذات ۾ تعدد اچي نه ان جي تصرف ۾، ذات جو تصرف پيدا ٿئي. ڪيترا جهال عرب سمجهندا هئا ته مختلف نالن جي پڪارڻ سان دعويٰ توحيد جي ٽٽي ٿي پوي. جهڙي طرح رحمان جو نالو ٻڌي ۽ پوء چيو ته الله ته اسان ڄاڻون ٿا رحمان الائي ڇا؟ چون ٿا شرڪ نه ڪريو، هي ته رحمان جو نالو به وٺن ٿا. پوء رب تعاليٰ فرمايو، ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنيٰ جهڙي به نالي سان توهان رب کي سڏيندؤ، اهي سڀ انهيء الله جي ذات جا نالا آهن. ان اسماء ۾ ته توحيد جي اندر فرق نه ٿو اچي. اهو مضمون بيان ٿيو. ان کان بعد جيڪا ترقي هتي بشارت ۾ سمجهه ۾ آئي آهي، تنهن جو شاهد ڪري آندو ويو آهي قصي حضرت موسيٰ عليه السلام جي ٿي. اهو ٿي پيو ربط آيات جو. توهان جو معراج، توهان جي فتح، موسيٰ عليه السلام جي معراج ۽ ان جي فتح وانگر آ. موسيٰ عليه السلام کي الله تعاليٰ معراج طور تي ڏنو، توهان جو عرش تي. ان کي فتح فرعون تي ڏني، توهان کي ابو جهل تي. هل اتاڪ حديث موسيٰ، موسيٰ عليه السلام جي ڳالهه توهان کي ڪا آئي آهي ٻڌڻ ۾؟ موسيٰ عليه السلام خدا جو نبي هيو جڏهن مصر ڏي موٽيو ان وقت جي ڳالهه آهي اذ رايٰ نارا قال لاهله امڪثوا اني آنست نارا چيائين پنهنجي اهل وارن کي تهان رهو مان محسوس ڪيو آهي باهه کي. حضرت موسيٰ عليه السلام سان سندس گهر واري آهي حضرت شعيب عليه السلام جي نياڻي جنهن سان شادي ٿي هئي ۽ ٻيو ڪو خدمت گذار به هجي ٻڪرين جو ڌڻ اهي آيا ٿي موٽيا رستي تي مائيء کي درد زه ٿيا ٻار جي پيدا ٿيڻ جا جي تڪليف رات جو وقت موسم سردي جي باهه جي ضرورت ٿي پئي چقمق هنيائون چڻگ نه نڪتي ٻريل باهه جي ضرورت هئي ٿورڙي بارش مينهن جي به هئي ڪم نه پيو ٿئي پري کان باهه ڏسڻ ۾ آئي اذ رايٰ نارا ڏٺائين باهه کي قال لاهله چيائين پنهنجي گهر وارن کي امڪثوا تهان رهو اني آنست نارا مان باهه ڏٺي آهي لعلي آتيڪم منها بقبس شايد آڻي وجهان انهيء کان ڪا اماڙي او اجد علي النار هديٰ گنڊيء ۾ باهه ٻريل هوندي اها کڻي اچبي او اجد علي النار هديٰ يا مان انهيء باهه تي ڪو رستي جو پتو ڪا آبادي هجي پڇان ته ڪهڙي طرف اسان کي وڃڻو آهي اسان فلاڻي پاسي ڏي وڃون ٿا رستو ڪهڙو هوندو؟ موسيٰ عليه السلام مدين کي ڇڏيو هاڻي پنهنجي عزيزن جي ملاقات لاء ڀيڻ هيس پنهنجي والده هيس هن جي زيارت ملاقات جي لاء موٽي ويو پوء اتي گهر وارن کي چيائين ان جي گهر واري هئي ۽ ٻيو ڪو خدمت گذار مان پري کان باهه ڏٺي آهي، شبهو نه آهي ته واقعي باهه آهي يا ڪو اهڙو ماڻهو هجي جيڪو اتي اسان کي ڏس ڏئي رستي جو. موسيٰ عليه السلام ڪافي پنڌ کان بعد اتي پهتو. فلما اتاها جڏهن آيو نودي آواز آيو، يا موسيٰ! اي موسيٰ! اهو آواز آيو ڪجهه سورت قصص ۾ ان قسم جو مضمون هتي ڪجهه طٰهٰ ۾ ڪجهه اعراف ۾ مدين کان مصر جي طرف واپسي جو واقعو حضرت شعيب عليه السلام

ته اها ڪنهن ڪچي چمڙي جي کل هئي. ان منجهان جتي پيل هئي، تنهنڪري ان ۾ ايتري صفائي نه هئي. بهرحال، اها معنيٰ ادب واري وڌيڪ مناسب لڳي ٿي. پوء ان طرف هي جتي لاهي ويو. انڪ بالوادي المقدس طوٰي، تون پاڪ وادي ۾ آهين. انا اخترتڪ، مان توکي پسند ڪيو آهي، چونڊي نبوت ۽ رسالت جي لاء منتخب ڪيو آهي. نبوت جو پروانو اتي مليو ۽ فاستمع لما يوحيٰ هاڻي جيڪي تو ڏي وحي ٿئي اهو چڱي طرح ٻڌ ڪن ڏجو منهنجي طرف حڪم احڪام جڏهن به ايندو رهي تون اهو ٻڌندو رهه. اهو حڪم رب جي طرفان آيو. معنيٰ نبوت ۽ رسالت جي عهدي لاء توکي مان منتخب ڪيو آهي، اڳتي احڪام توکي ڏنا ويندا، انهن کي غور سان ٻڌي ۽ عمل ڪندو رهه. هي هاڻي وحي ٿو ٿئي شروع، انني انا الله، بيشڪ مون، مان الله آهيان، لا اله الا انا، ٻيو ڪوئي ناهي بندگي جي لائق، ٻي ڪنهن جي بادشاهي ناهي الا انا، مگر بندگي جي لائق مان، بادشاهي منهنجي. فاعبدني، پوء منهنجي عبادت ڪر، منهنجي مڃوتي رک. عبادت عربي اکر آهي. جيڪڏهن ان جي معنيٰ ڪجي ٿي پنهنجي ٻوليء ۾ ته ٻي ڪا به ناهي سواء مڃوتيء جي، سو تون منهنجي مڃوتي ڪر. بس. مڃوتي ڪبي انهيء جي جيڪو مالڪ هجي. مالڪي ان جي تسليم ڪبي، عبادت معنيٰ مالڪي، مڃوتي، مالڪيء جي مڃوتي. انهيء کي ٻيء ڪنهن ٻوليء ۾ جيڪڏهن آڻجي پوء پوڄا، اهو هندي اکر آهي، پوڄا جي معنيٰ به مڃوتي آهي. واقم الصلاة لذڪري ۽ نماز کي قائم ڪر منهنجي يادگيري لاء. ذڪري، معنيٰ خالص منهنجي يادگيري لاء، عبادت، نماز، سڀ منهنجي يادگيري جي لاء. مون کان انهي ۾ ڪا ٻي شيء توکي مشغول نه بڻائي. تنهنجي قلب جو توجهه منهنجي طرف هجي. ان الساعة آتية، اجهو هڪ گهڙي اچڻ واري آهي، اڪاد اخفيها، مان ان کي لڪايون لڪائي رکيو آهي لتجزيٰ ڪل نفس بما تسعيٰ جيئن بدلو ڏنو وڃي هر هڪ نفس جيڪي جو هن سعيو ڪيو ارادو مان نٿو ڪيان ته ان کي هينئر ظاهر ڪيان اها گهڙي ڪهڙي آهي هڪڙي دنيا ۾ اچڻ واري آهي ٻي آخرت ۾ دنيا ۾ گهڙي اها آهي جنهن ۾ تنهنجو دين، تنهنجي تعليم، تنهنجي تربيت انتها تي پهچندي. مقابلي وارو فرعون تباهه ٿيندو. اها گهڙي مان لڪائي رکي آ. هر هڪ نفس کي سندس محنت جو بدلو ملندو. جيڪو تنهنجي طرف هوندو، ان کي اهو بدلو، جيڪو فرعون جي طرف هوندو، انهن کي اهو بدلو. ان خيرا فخير، ان شرا فشر. خير جي محنت هوندي ڀلو بدلو، شر جي محنت هوندي انهن کي شر جي سزا لڳندي. اها معنيٰ، ٻي معنيٰ قيامت جو وقت اچڻ وارو آهي، اهو جڏهن آيو ته انهيء وقت ۾ هر ڪنهن کي پنهنجي عمل جي سزا لڳندي ۽ بدلو ملندو يعني قيامت جو اچڻ تمام